ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن يىگىرمە ئىككىنچى دېكابىر خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى بىلەن تېلېفوندا سۆزلەشكەندە، خىتاينىڭ كوۋىد ئون توققۇز يۇقۇمىدا ئوچۇق ئاشكارا بولۇشىنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىگەن. ئىككى دۆلەت تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرىنىڭ تېلېفون ئۇچرىشىشى خىتايدا قايتا پارتلىغان كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسى دۇنيادا قايتا ئەندىشە قوزغىغان. خىتاي كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسىدا ئۆلگەنلەرنىڭ سانىنى يوشۇرۇۋاتامدۇ دېگەن گۇمان كۈچەيگەن بىر ۋاقىتتا ئېلىپ بېرىلغان. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى باياناتچىسى نېد پىرايىسنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى دېكابىر ئېلان قىلغان باياناتىدا كۆرسىتىلىشىچە، بىلىنكېن ۋاڭ يى بىلەن نۆۋەتتىكى كوۋىد ئون توققۇز ۋەزىيىتىنى مۇزاكىرە قىلغان، شۇنداقلا بىلىنكېن خەلقئارا جەمئىيەت ئۈچۈن ئوچۇق ئاشكارا بولۇشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىگەن. لېكىن خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتىدا ئىككى تەرەپنىڭ كوۋىد ئون توققۇز ۋەزىيىتىنى مۇزاكىرە قىلغانلىقى تىلغا ئېلىنمىغان باياناتتا پەقەت ئىككى تەرەپنىڭ ئۇكرائىنا ۋە تەيۋەن مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن خىتاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر ئۈرۈمچى ئوت ئاپىتى كەلتۈرۈپ چىقارغان كەڭ كۆلەملىك نارازىلىق ھەرىكىتىدىن كېيىن نۆل كوۋىد سىياسىتىدىن بىردىنلا ۋاز كېچىشى خىتايدا ۋىرۇسنىڭ قايتا كەڭ كۆلەملىك پارتلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئىدى

بلومبېرگ خەۋەرلىرىنىڭ ئېيتىشىچە، سۆھبەتتە ۋاڭ يى ئامېرىكا چوقۇم خىتاينىڭ قانۇنلۇق ئەندىشىلىرىگە دىققەت قىلىشى، ئۇنىڭ تەرەققىياتىنى چەكلەش ۋە بېسىم قىلىشنى توختىتىشى، خىتاينىڭ قىزىل لىنىيەسىگە پەيدىنپەي رەۋىشتە ئىزچىل خىرىس قىلماسلىقى كېرەكلىكىنى ئېيتقان.
خىتاي ئامېرىكىنىڭ خىتاي سىياسىتىنى بەلگىلەشتە رول ئوينىغان ئىككى ئامېرىكا پۇقراسىغا ئېمبارگو قويغانلىقىنى ئېلان قىلغان. خىتاينىڭ ئېمبارگو قارارى ئامېرىكىنىڭ تىبەتتە كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلغان ئىككى خىتاي ئەمەلدارىنى جازالىشىغا قارىتا ئۆچ ئېلىش تەرىقىسىدە ئېلان قىلىندى. بلومبېرگ خەۋەرلىرى ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى يىگىرمە ئۈچىنچى دېكابىر سابىق ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مايك پومپېونىڭ خىتاي ئىشلىرى مەسلىھەتچىسى مايلىس يۈي، يەنى يۈي ماۋچۈن بىلەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن ئىشخانا دىرېكتورى تود ئىستېيننىڭ خىتايغا كىرىشى چەكلىنىدىغانلىقى ۋە مال مۈلكىنىڭ توڭلىتىلغانلىقىنى ئېلان قىلغان. بلومبېرگ خەۋەرلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ ئىككى ئامېرىكا پۇقراسىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان چەكلىك مۇناسىۋىتىنى كۆزدە تۇتقاندا، بۇ پەقەت بىر سىمۋوللۇق جازا ئىكەن. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى باياناتىدا ئۆزلىرىنىڭ بۇ ھەرىكىتى ئامېرىكىنىڭ توققۇزىنچى دېكابىر خىتاي ئەمەلدارلىرىغا يۈرگۈزگەن جازاسىغا قارىتا بېرىلگەن بىر جاۋاب ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن. ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرلىقى توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى تىبەتنىڭ سابىق كومپارتىيە رەھبىرى ۋۇ يىڭجيې بىلەن ساقچى ئەمەلدارى جاڭ خۇڭبوغا تىبەتتە سادىر قىلغان جۈملىدىن ئادەم ئۆلتۈرۈشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر قاتار جىنايەتلىرى سەۋەبلىك جازا يۈرگۈزگەن. بۇنىڭ بىلەن ئامېرىكا جازا يۈرگۈزگەن تىبەتتىكى خىتاي ئەمەلدارلىرىنىڭ سانى ئۈچكە يېتىپ بارغان. ئامېرىكا ئىلگىرى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي قانۇن كومىتېتىنىڭ سابىق سېكرېتارى، ھازىرقى تىبەت پارتكومىنىڭ سېكرېتارى ۋاڭ جۈنجېڭغا ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشتا ئوينىغان رولى سەۋەبلىك جازا قويغان ئىدى. بلۇمبېرگ خەۋەرلىرىنىڭ ئېيتىشىچە، ئامېرىكا بىلەن خىتاي مۇناسىۋەتنىڭ يامانلىشىشىنى تىزگىنلەشكە تىرىشسىمۇ، لېكىن بۇ جازا ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى ۋەزىيەتنىڭ جىددىيلىكىنى كۆرسىتىدىكەن.
خىتاينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ھۆكۈمەت سەھىيە تارماقلىرىنىڭ مۆلچەرىگە قارىغاندا، خىتايدا بۇ ھەپتە بىر كۈن ئىچىدە ئوتتۇز يەتتە مىليونغا يېقىن ئادەم كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغان بولۇشى مۇمكىن. ئامېرىكا بىلومبېرگ خەۋەرلىرى ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە بۇنىڭ بىلەن خىتاي دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ يۇقۇم تارقالغان دۆلەتكە ئايلانغان بىلومبېرگ خەۋەرلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي دۆلەتلىك سەھىيە كومىتېتىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى دېكابىر كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن بىر قېتىملىق ئىچكى يىغىنىنىڭ يىغىن خاتىرىسىدىن ئون ئىككىنچى ئاينىڭ دەسلەپكى يىگىرمە كۈنى ئىچىدە خىتايدىكى ئىككى يۈز قىرىق سەككىز مىليون ئادەمنىڭ ۋىرۇس بىلەن يۇقۇملانغانلىقى بۇ خىتاي ئومۇمىي نوپۇسىنىڭ ئون سەككىز پىرسەنتىنى تەشكىل قىلىدىغانلىقى مەلۇم بولغان خەۋەردە بۇ يىغىنغا قاتناشقان كىشىلەرنىڭ بۇ ئۇچۇرنى دەلىللىگەنلىكى بىلدۈرۈلگەن بلومبېرگنىڭ ئېيتىشىچە خىتاينىڭ نۆل كوۋىد سىياسىتىدىن بىراقلا ۋاز كېچىشى تەبىئىي ئىممۇنىتېت كۈچى تۆۋەن بولغان كىشىلەر توپىدا يۇقىرى دەرىجىدە يۇقۇملۇق بولغان ئومىكرون ۋارىيانتىنىڭ كەڭ كۆلەملىك يامرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان بولۇپ خىتاينىڭ سىچۈەن ئۆلكىسى ۋە بېيجىڭ شەھىرىدە ئاھالىلەرنىڭ يېرىمىدىن كۆپى يۇقۇملىنىپ بولغان لېكىن خىتاي بۇ ئەھۋالدىمۇ يۇقۇمدارلار ۋە يۇقۇمدا ئۆلگەنلەرنىڭ سانى ھەققىدە مۈجمەل ھەتتا گۇمانلىق مەلۇماتلارنى بېرىپ كەلدى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە تارماقلىرى رايوندا كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسىدا يۇقۇملانغۇچى ھېچقانداق يۇقۇمدار بايقالمىغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە رايوندىكى تاراتقۇلارنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى دېكابىر خەۋەر قىلىشىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە كومىتېتى يىگىرمە ئىككىنچى دېكابىرمۇ رايوندا ھېچقانداق يۇقۇمدار بايقالمىغانلىقىنى ئېيتقان بۇ دائىرىلەرنىڭ توققۇزىنچى دېكابىردىن باشلاپ ئون تۆت كۈندىن بېرى رايوندا يۇقۇمدار بايقالمىغانلىقىنى ئېيتىشىدۇر. بۇ ئەھۋال دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتىنىمۇ ئەندىشىگە سالغان. رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى خىتاينىڭ يەتتىنچى دېكابىر نۆل كوۋىد سىياسىتىدىن ۋاز كەچكەندىن بېرى دوختۇرخانىدىكى يۇقۇمدارلارنىڭ سانى ھەققىدە مەلۇمات بېرىپ باقمىغانلىقى، شۇنداقلا خىتاينىڭ ۋىرۇستا ئۆلگەنلەرنى بېكىتىش ئۆلچىمىنىڭ بەك تار دائىرىلىك ئىكەنلىكىنى ئاگاھلاندۇرغان. ئامېرىكا سىملىق خەۋەرلەر تورى سىي ئېن ئېننىڭ يىگىرمە ئىككىنچى دېكابىر بەرگەن خەۋىرىدە خىتاينىڭ كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسىدا ئۆلگەنلەرنى ھېسابلاش ئۇسۇلىنى ئۆزگەرتكەنلىكىنى ئېيتقان ئىدى.
ئامېرىكا ئېس ئەي سىي تېلېۋىزىيەسى تورىنىڭ رىياسەتچىسى پېتېر بونېس يىگىرمە ئۈچىنچى دېكابىر ۋاشىنگتون كۆزەتكۈچىسى گېزىتىدە ماقالە ئېلان قىلىپ، ئامېرىكا ئۇيغۇرلارنىڭ خورلىنىشىنى ئۇنتۇپ قالماسلىقى كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن. پېتېر بورنېس ئۈرۈمچىنىڭ بىر ئاھالىلەر بىناسىدىكى دەھشەتلىك ئوت ئاپىتى كەلتۈرۈپ چىقارغان كەڭ كۆلەملىك نارازىلىققا قارىتا خىتاينىڭ نۆل كوۋىد سىياسىتىنى بىكار قىلغانلىقى بۇ نارازىلىقنىڭ غەلىبىسىنى تەبرىكلەش بىلەن بىر ۋاقىتتا خىتايغا بېسىمنى داۋاملاشتۇرۇش كېرەكلىكىنى ئېيتقان ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىشى يۇقۇم بىلەن باشلانمىغان شۇنداقلا يۇقۇم بىلەنمۇ ئاخىرلاشمايدىكەن. پېتېر بورنېس ئامېرىكا خىتايدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ خورلىنىشىنى ئۇنتۇپ قالماسلىقى كېرەك ماۋزۇلۇق ماقالىسىدە شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ يىللاردىن بۇيان قورقۇنۇچلۇق ئىرقىي قىرغىنچىلىق خاراكتېرلىق خىتايلاشتۇرۇش ھەرىكىتىنىڭ نىشانى بولۇپ كەلگەنلىكى، ئامېرىكا ئۈچۈن ئېيتقاندا بۇ ئىنسانپەرۋەرلىك كىرىزىسىغا قانداق تاقابىل تۇرۇش كېرەك دېگەن بىر مەسىلە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. ئۇ ئامېرىكا ئەمەلدارلىرىنىڭ سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈپ، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش قانۇنى يولغا قويۇلغان بولسىمۇ، لېكىن كىلىمات لوببىسى شىنجاڭ كۈن تاختا مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئىمپورت قىلىنىشىنى قوللاپ، بۇ قانۇننىڭ ئىجرا قىلىنىشىغا كاشىلا قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە، ئامېرىكا خىتايدىكى ئەركىنلىك ۋە ئادالەت كۈرىشىگە ئىلھام بېرىش ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ ئىشلارنى قىلىشى، خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئۆز پىلانىغا توسالغۇ دەپ قارايدىغان بىر تۈركۈم ئاھالىسىغا قارىتا قەبىھلىك قىلىشىغا سەل قارىماسلىقى كېرەك ئىكەن. ئۇ خىتاينىڭ نۆل كوۋىد سىياسىتىگە قارشى پارتلىغان نارازىلىق خىتاينى ئۆزگەرتىشنىڭ يەنىلا مۇمكىن ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. دۇنيادىكى داڭلىق ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنىڭ ئاساسەن ھەممىسىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىغا چېتىشلىق ئىكەنلىكى ھەققىدىكى يېقىندا ئېلان قىلىنغان بىر دوكلات ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسى مالىيە كومىتېتىنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان. ئاپتوموبىل خەۋەرلىرى گېزىتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسىنىڭ مالىيە كومىتېتى ھەممىباب ماتور، تېسلا، فورد ۋە خوندا قاتارلىق ئاپتوموبىل شىركەتلىرىگە خەت يېزىپ، ئۇلارنىڭ خىتاي تەمىنلەش زەنجىرى بىلەن بولغان ئالاقىسىغا دائىر سوئاللارغا جاۋاب بېرىشىنى تەلەپ قىلغان. كېڭەش پالاتاسى مالىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسى رون ۋايدېن بۇ شىركەتلەرنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورلىرىغا يازغان خېتىدە، ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقارغۇچىلارنىڭ شىنجاڭغا چېتىشلىق بارلىق مال تەمىنلىگۈچىلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى تەكشۈرۈشىنىڭ ئىنتايىن مۇھىم ئىكەنلىكىنى ئېيتقان. ئاپتوموبىل خەۋەرلىرىنىڭ ئېيتىشىچە، ۋايدېننىڭ خېتى تويوتا، ۋولكسۋاگېن، كرىسلېرنىڭ ئىگىسى بولغان ستېلانتىس شىركىتى ۋە مېرسېدېس بېنز شىركەتلىرىنىڭ مەسئۇللىرىغىمۇ ئەۋەتىلگەن. ۋايدېننىڭ خېتىدە ئىنچىكىلىك بىلەن تەكشۈرۈش باسقۇچى زاپچاسلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى يوقلۇقىنى ئىسپاتلىمىغىچە ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقارغۇچىلارنىڭ ئاپتوموبىللىرىنى ئامېرىكىدا سېتىشقا بولمايدۇ ياكى ساتماسلىقى كېرەك بۇ شىنجاڭدا قېزىلغان ۋە ياسالغان ئاپتوموبىل پارچىلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ دېيىلگەن ئاپتوموبىل خەۋەرلىرى گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە، رون ۋايدېننىڭ ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقارغۇچىلارنىڭ شىنجاڭغا چېتىشلىق خام ئەشيا، كانچىلىق، پىششىقلاپ ئىشلەش ياكى پارچە زاپچاسلارنى ئىشلىتىشى سەۋەبلىك ھەرقانداق بىر مال تەمىنلىگۈچىنىڭ مەھسۇلاتىنى بىكار قىلغان ياكى توختاتقان توختاتمىغانلىقىنى بىلگۈسى باركەن. رون ۋايدىن خېتىدە ئەنگلىيەدىكى شېففىلد ھاللام ئۇنىۋېرسىتېتى تەتقىقاتچىلىرىنىڭ يېقىندا ئېلان قىلغان ئاپتوموبىل سانائىتىنىڭ ئاساسەن ھەممىسى ئۇيغۇر رايونىدا ئىشلەپچىقىرىلغان پولات ئاليۇمىن مىس باتارېيە ئېلېكتىرونلۇق زاپچاس ۋە باشقا ئۈسكۈنىلەرنى ئىشلىتىدىغانلىقى ھەققىدىكى دوكلاتىنى نەقىل كەلتۈرگەن.

بۈگۈنكى مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن. پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا خىتايدىن باشلانغان كوۋىد ئون توققۇز يۇقۇمىنىڭ ئۆلۈم خەۋپى باشقا دۆلەتلەردە ئاساسەن تىزگىنلىنىپ، ئىنسانلارنىڭ ھاياتى ئەمدى ئۆز تەرتىپىگە چۈشۈشكە باشلىغان بىر پەيتتە، خىتايدا قايتا پارتلىغان شەكلى ئۆزگەرگەن كوۋىد ۋاباسىنىڭ خۇددى ئۈچ يىل ئاۋۋالقىدەك دۇنياۋى ئاپەتكە ئايلىنىش ئېھتىماللىقى ئەندىشە پەيدا قىلماقتا. ئەمدىلا تۆت ئايلىق قامالدىن بوشىتىلغان ئۇيغۇر ئېلىدىمۇ يۇقۇمنىڭ قايتىدىن ئۆرلەۋاتقانلىقى مەلۇم. ئامېرىكىدىكى تېببىي مۇتەخەسسىس دوكتور مەمەت ئىمىن ئەپەندى بولسا، ئۇيغۇر ئېلىگە چاغاندا ئىچكىرىكى يۇرتلىرىدىن قايتقانلارغا ئەگىشىپ، بۇ ۋىرۇسنىڭ يەنە بىر قېتىم شىددەتلىك دولقۇنغا ئايلىنىش ئېھتىمالىنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە تەييارلىغان مەلۇمات دىققىتىڭلاردا بولسۇن.
كوۋىد ۋىرۇسى يۇقۇمى سەۋەبىدىن خىتاينىڭ نۇرغۇن جايلىرىدا دورا ۋە كېسەل كارىۋىتى يېتىشمەسلىك ئەھۋاللىرى كۆرۈلۈۋاتقانلىقىدىن باشقا يەنە بۇ ۋابادىن ئۆلۈش نىسبىتىنىڭ شىددەت بىلەن ئۆرلەپ ھەتتا جەسەتلەرنى كۆيدۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىشقىمۇ ئۈلگۈرەلمەيۋاتقانلىقى ئوتتۇرىغا چىقماقتا. خىتاي دۆلەتلىك سەھىيە كومىتېتىنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى دېكابىر چارشەنبە كۈنى ئۆتكۈزگەن ئىچكى يىغىنىنىڭ ئاشكارىلانغان خاتىرىسىگە قارىغاندا، ئون ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنىگە قەدەر خىتايدا ئىككى يۈز قىرىق سەككىز مىليون ئادەم، يەنى ئون سەككىز پىرسەنتكە يېقىن ئاھالە يۇقۇملانغان بولۇشى مۇمكىن ئىكەن. بلومبېرگنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى دېكابىر تارقاتقان خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، سەھىيە ئورگانلىرىنىڭ ئۆلچەملىرىگە قارىغاندا، بۇ ھەپتە خىتايدا ئوتتۇز يەتتە مىليونغا يېقىن ئادەم كوۋىد ئون توققۇز بىلەن يۇقۇملانغان بولۇشى مۇمكىن. خىتاي ھازىرغىچە دۇنيادىكى ۋابا ئەڭ كۆپ تارالغان دۆلەتكە ئايلانغان. دەرۋەقە بۇ ھەپتە ئىچىدە ئۇدا بىر قانچە كۈن ئۇيغۇر رايونىدىكى بىر قانچە دوختۇرخانىلارغا قاراتقان زىيارەتلىرىمىزدىنمۇ دوختۇرخانىلارنىڭ ئومرىكوندىن يۇقۇملانغان بىمارلار بىلەن توشۇپ كەتكەنلىكى شۇنداقلا دوختۇرخانىلاردا كارىۋات، دورا يېتىشمەسلىك ئەھۋاللىرى كۆرۈلۈۋاتقانلىقى پاش بولغان ئىدى. ئەمما يۇقۇم جىددىي تارىلىۋاتقان بىر پەيتتە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ يۇقۇم ئەھۋالى توغرىلىق ئىزچىل ھالدا نۆلنى ساقلاپ كېلىۋاتقانلىقى ئېيتىلماقتا. ئەمما مۇتەخەسسىسلەر ئەزەلدىن ئاشكارا بولماي كېلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىنىڭ ئىشەنچلىك ئەمەسلىكىنى ئاگاھلاندۇرۇپ كەلمەكتە. ئۈرۈمچىلىك بىر خىتاي ئاھالىنىڭ قىسقا ۋىدېئو ھەمبەھرلەش سۇپىلىرىدىن خاۋكەن تورىدا ئون سەككىزىنچى دېكابىر ئېلان قىلغان كۆپچىلىك شىنجاڭدىن دورىلارنى ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە ئەۋەتمەڭلار ناملىق مۇراجىتىدىن يالغۇز ئۇيغۇر رايونىدا دورىلارنىڭ قۇرۇتۇۋېتىلگەنلىكىدىن باشقا يەنە ئۇيغۇر دىيارىدا يۇقۇمنىڭ شىددەت بىلەن يامراۋاتقانلىقىمۇ پاش بولدى ئۇ مۇنداق دېگەن. ئۈرۈمچى ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئەمدىلا تۆت ئايغا سوزۇلغان يۇقۇم كونتروللۇقىدىن ئازاد بولغان بۇ كۈنلەردە باشقا ئۆلكىلەردە شىددەت بىلەن ئېشىۋاتقان يۇقۇم ئەھۋالىنى تورلاردىن كۆرۈپ بىزمۇ بېسىم ھېس قىلىشقا باشلىدۇق. بىزنىڭ ئىدارىنى ئېلىپ ئېيتساق ئالتىنچى دېكابىر ئىشقا چۈشتۇق. ئونىنچى دېكابىرغا كەلگەندە بولسا ئون توققۇز ئادەمدىن ئون ئىككىسى يۇقۇملاندى. ئاساسەن ئاتمىش پىرسەنت ئادەم يۇقۇملانغان بولۇپ چىقتى. ئۈرۈمچى شەھىرىدىن تېلېفون ئارقىلىق مەلۇمات ئىگىلىشىمىز جەريانىدا، ئاپتونوم رايونلۇق مېدىتسىنا ئۇنىۋېرسىتېتى ئالتىنچى تارماق دوختۇرخانىسى مۇتەخەسسىسلەر بۆلۈمىگە ئۇلانغان تېلېفونىمىزغا جاۋاب بەرگەن ليۇ دوختۇر يۇقۇمنىڭ ئېغىرلىقىنى يوشۇرۇپ ئولتۇرمىدى ۋە يېقىنقى ئىككى ھەپتە داۋامىدا يۇقۇمدارلارنى كۆزىتىش جەريانىدىكى خۇلاسىسىنى قىسقىچە دەپ ئۆتتى.
شىنجاڭدا ئىدارە ئورگانلار قايتا ئىشقا چۈشكىلىمۇ بىر ئايغا يېقىن بولۇپ قالدى دېسەك بولىدۇ. يېقىنقى ئىككى ھەپتىنىڭ ئەھۋالىغا قارىغاندا، دوختۇرخانىمىزغا كېلىۋاتقان بىمارلارنىڭ سانى يېقىنقى ئىككى كۈندە ئازلىدى. بەك ئېغىر ئاغرىقلار جىق ئەمەس. بۇ ۋىرۇس بىلەن يۇقۇملانغانلارنىڭ ئالامىتى زۇكام بىلەن ئانچە پەرقلىنىپ كەتمەيدۇ. بىراقلا ئۈنۈم بېرىدىغان دورىمۇ يوق. شۇڭا بىز دەسلەپ ئېغىر كېسەللىكلەرگە قارىتا دەرھال داۋالاش ئېلىپ باردۇق. دورا، ئوكسىگېن بېرىش قاتارلىق داۋالاش ئۇسۇللىرىنىڭ ھەممىسىنى ئىشلەتتۇق. تەييارلىقىمىز بولمىغاچقا، بەزىدە سەۋەنلىكلەر يۈز بەرمىدى دېيەلمەيمىز. بۇنداق جىق كېسەلنى بىرلا ۋاقىتتا داۋالاش ئەلۋەتتە مۇمكىن ئەمەس.
ئۇ يەنە يېقىنقى ئىككى كۈندە دوختۇرخانىدىكى پاتىپاراقچىلىقنىڭ بىر ئاز يېنىكلىگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى.
دوختۇرخانىمىزدا ئەللىك كارىۋاتنىڭ ھەممىسى توشۇپ، دوختۇر سېسترالارمۇ يېتىشمەي قالغانىدى. يېقىنقى ئىككى كۈندە ئەسلىگە كېلىۋاتقانلارنىڭ كۆپىيىشىگە ئەگىشىپ، ھازىر كېسەلخانىدا قىرىق ئەتراپىدا ئادەم قالدى. ئېغىر بولمىسا ئۆيگە قايتۇرۇۋاتىمىز. يۇقىرىدىن ئۇقتۇرۇش چۈشتى. بىزنىڭ ئۈسكۈنە ۋە دوختۇرلار يېتىشمەي قالغان تەقدىردە شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىدىغان ئۆلكىلەردىن ئۈسكۈنە ۋە داۋالاش خادىملىرى ئەۋەتىدىكەن. ھەر تەرەپنىڭ ياردىمى بىلەن بۇ يۇقۇمدىنمۇ ئۆتۈپ كېتىمىز دەپ ئويلايمەن.
ئەمما ئۈرۈمچى ياشانغانلار ساناتورىيىسىنىڭ بىر دوختۇرى بۇ قېتىملىق يۇقۇمدىن ئامان ئېسەن ئۆتۈپ كېتىشكە ئۇنچىلىك ئۈمىدۋار ئەمەسلىكىنى بىلدۈردى.
ھازىرقى يۇقۇم ئەھۋالى ھەممىگە مەلۇم بولغاندەك، بىزنىڭ شىنجاڭدىمۇ يەرلىكلەردە يۇقۇملىنىش بارغانچە كۆپەيمەكتە. بىزنىڭ كىلىنىكىلىق كۆزىتىشىمىزگە قارىغاندا، بەلگىلىمە بويىچە ياشانغانلار ۋە يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرى قاتارلىق كېسەللىرى بارلار ۋاكسىنا ئەملەنمىگەن بولغاچقا، بۇ يۇقۇمدا ياشانغانلارنىڭ يۇقۇملىنىشى گەۋدىلىك بولماقتا. بۇ بىزگە ۋىرۇس سەۋەبلىك كۆرۈلگەن كېسەل ئالامەتلىرىگە، تېنى ئاجىز، ئىممۇنىتېت كۈچى تۆۋەن ياشانغانلارنىڭ بەرداشلىق بېرەلىشى تەس. ئەگەر ئالتمىش ياشنىڭ ئۈستىدىكى ياشانغانلارغا ۋاقتىدا مۇۋاپىق ۋاكسىنا ئەملەنمىگەن تەقدىردە، بۇ ۋىرۇس سەۋەبلىك ياشانغانلارنىڭ ئۆلۈم نىسبىتى بارغانچە ئېشىشى مۇمكىن.
گەرچە بۇ خىتاي دوختۇرى ئۆزى داۋالاۋاتقان كېسەللەرنىڭ ئەھۋالىغا ئېچىنىپ، ئەندىشىسىنى ئاشكارا ئوتتۇرىغا قويغان بولسىمۇ، ئەمما بۇ دوختۇرخانىدا مۇشۇ قېتىمقى ۋابا سەۋەبلىك ئۆلگەنلەرنىڭ بار-يوقلۇقى ھەققىدىكى سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىشنى رەت قىلدى. ئۇيغۇر دىيارى يۇقۇم ۋەزىيىتىنى ئىزچىل كۆزىتىپ تەھلىل قىلىپ كېلىۋاتقان ئامېرىكىدىكى مۇتەخەسسىسلەردىن كولومبىيە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تېببىي مۇتەخەسسىسى مەمەت ئىمىن ئەپەندى خىتايدەك پەۋقۇلئاددە كۆپ نوپۇسلۇق دۆلەتتە يۇقۇمنىڭ ۋاقتىدا كونترول قىلىنماسلىقى بىلەن تېخىمۇ يامانلاپ بارىدىغانلىقىغا بولغان ئەندىشىسىنى مۇنداق بىلدۈردى ھازىر ئەمدى خىتايدا مۇشۇ پۈتۈن مۇشۇ دورا، دوختۇرخانا داۋالاش ناھايىتى جىددىيچىلىك بولغانلىقى ئۈچۈن نۇرغۇن خىتاينىڭكى چەت ئەلدىن يەنى باشقا دۆلەتلەردىن مۇناسىۋەتلىك دورىلارنى ئېلىپ خىتايغا ئەۋەتىپ بېرىۋاتقانلىق ئەھۋالى دوكلات قىلىنماقتا. بۇ ئىزدىتىش ئەمدى خىتايدا ھازىر كەم دېگەندە ئەللىك ئاتمىش پىرسەنت خىتاي ئاھالىسىنىڭكى ئەللىك ئاتمىش پىرسەنتى يۇقۇملانغاندىن كېيىن ئانىڭدىن كېيىن بۇ پەسىيشى مۇمكىن ھازىر ئەمدى بۇ ئېلان قىلىۋاتقان سانلىق مەلۇماتلار ناھايىتى ئاز خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئاساسلىق ھۆكۈمەت تەشۋىقاتلىرىدا بۇ نېمىنىڭكى ۋابانىڭكى ناھايىتى ياخشى كونترول قىلغانلىقىنى يەنى شى جىن پىڭنىڭ رەھبەرلىكىدە بۇ ۋابا ناھايىتى ئۈنۈملۈك كونترول قىلغانلىقىنى تەشۋىق قىلىۋاتىدۇ دوختۇرخانىلاردىكى بەزى ئەھۋاللار باشقىلارنىڭكى خەۋەر تېپىشىدىن چەكلىنىۋاتىدۇ، لېكىن ئومۇميۈزلۈك ئەھۋالنى بىلىش بىراز قىيىن ئەمدى ۋەتەندىكى خەلقىمىزگە.
ئۇيغۇرلارنىڭ يېقىنقى كۈنلەردە قايتىدىن يەنە ئۆي بېسىپ يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق قىزىشقا ئوخشاش كېسەل ئالامەتلىرى ئومۇميۈزلۈك كۆرۈلۈۋاتقانلىقى توغرىلىق ئوخشىمىغان ۋىدېئولۇق ئۇچۇرلار تارالماق. قايتا يۇقۇم دولقۇنلىرى ئۆيدە ئاچ قېلىپ، داۋالىنىش قوبۇل قىلالماي، ھەتتا ئوت ئاپىتىدە قۇتقۇزۇلماي ئۆلۈپ كېتىشتەك پاجىئەلەرنى بېشىدىن كەچۈرگەن ئۇيغۇر ئاممىسىنىڭ ئەمدىكى يېڭى يۇقۇم دولقۇنىدا ئۆزلىرىنى يەنە قانداق رەھىمسىز تەدبىرلەرنىڭ ساقلاپ تۇرۇۋاتقانلىقىغا بولغان ئەندىشىلىرىمۇ ئىپادىلەنمەكتە. دوختۇر مەمەت ئىمىن ئەپەندى، ئاشكارىلىنىۋاتقان ئۇچۇرلار ئۇيغۇر ئېلىدىمۇ پارتلاش خاراكتېرلىك يېڭى يۇقۇم دولقۇنى كۆرۈلۈشكە باشلىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقىنى، ئەمما بۇ ۋابانىڭ ئەڭ دەھشەتلىك دولقۇنىنىڭ، بولۇپمۇ يېڭى يىل ۋە چاغان مەزگىللىرىدىكى يۇرتىدىن ئۇيغۇر دىيارىغا قايتقان خىتاي كۆچمەن دولقۇنىغا ئەگىشىپ كېلىدىغانلىقىغا بولغان پەرەزلىرىنى مۇنداق ئوتتۇرىغا قويدى.
چوڭ تارقالغان مۇشۇ ھازىرقى ۋابانىڭكى قانۇنىيىتىگە ئاساسلانغان ۋاقىتتا، كەم دېگەندە شۇ رايوندىكى نوپۇسنىڭ يېرىمىدىن ئارتۇقى يۇقۇملانغان ۋاقتىدا ياكى ئۈنۈملۈك ۋاكسىنا ئەملەنگەن ۋاقتىدا ئانىڭدىن كېيىن بۇ ۋابا پەسلىشىشكە قاراپ ماڭىدۇ. يەنى پەقەتلا ئىككى خىل ئۇسۇل بار، بىرسىگە ئومۇمخەلق ۋاكسىنا ئەملەش، يەنە بىرسىگە ئومۇمخەلق يا كەم دېگەندە شۇ ئومۇم خەلقنىڭ كۆپ قىسمى يۇقۇملىنىپ ساقىيىش ئارقىلىق بۇ خەلقنىڭكى مەلۇم ۋىرۇسقا نىسبەتەن ئىممۇنىتېت كۈچى پەيدا بولىدۇ بۇ بىر قانۇنىيەت شۇڭلاشقا بۇ خىل يۇقۇملىنىشنىڭكى ئالدىنى توسۇۋېلىش ھازىر بەك قىيىن مەلۇم بولغاندەك ئۇيغۇرلارنىڭكى بىر يەردىن بىر يەرگە سەپەرگە چىقىشى يالغۇز بۇ ۋابا جەريانىدا ئەمەس، ئۇنىڭدىن بۇرۇنلا چەكلەنگەن. بۇنداق بولغان ۋاقتىدا ئۇيغۇرلارنىڭكى بۇ ۋىرۇس تارقىتىش پۇرسىتى نىسبەتەن ئاز، لېكىن مۇشۇ خىتاينىڭ چاغان مەزگىلدە يۇرتلىرىغا بېرىپ قايتىپ كېلىشى سەۋەبىدىن بىزنىڭ ۋەتەندىمۇ نۇرغۇن كىشىلەر يۇقۇملىنىشى مۇمكىن، بۇ مۇقەررەر ئەمدى. قولىمىزدىن كەلسە بىزنىڭ قىلالايدىغان ئىشىمىز، ئەڭ ياخشى ئىشىمىز ھېلىقى ۋىرۇسنىڭكى تارقىلىش سۈرئىتىنى ئاستىلىتىش ئارقىلىق ئۇنىڭدىن بولغان زىياننى تۆۋەنلىتىش.
مەمەت ئىمىن ئەپەندى يەنە، ھازىرقى ۋەزىيەت گەرچە شى جىنپىڭنىڭ يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش سىياسىتىنىڭ مەغلۇبىيىتىنى ئاشكارىلاپ بەرگەن بولسىمۇ، ئۇيغۇر دىيارىدا يەنىلا ئۇنىڭ يۇقۇمنى باھانە قىلىپ، ئۇيغۇرلارنى قايتىدىن تۈركۈملەپ كارانتىن ئورۇنلىرىغا سولاپ، تەقىبكە ئېلىشى مۇمكىن، دېگەن ئەندىشىلىرىنىمۇ ئوتتۇرىغا قويدى.

قامال سىياسىتىنىڭ مەغلۇبىيىتىنى ئېچىپ كۆرسەتمەكتە. دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى خىتايدىكى يېڭى يۇقۇم دولقۇنىنىڭ قامالنى بوشىتىش بىلەن مۇناسىۋەتسىز ئىكەنلىكىنى، ئەمەلىيەتتە خىتايدا بۇ قېتىمقى قامالنى بوشىتىشتىن بۇرۇنلا باشلانغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى. يەنە بەزى مەلۇماتلاردا خىتاي سەھىيە تارماقلىرىنىڭ بۇ نۆۋەتلىك يۇقۇم دولقۇنىغا تاقابىل تۇرالماسلىقى ۋە ئاقىۋىتىنىڭ ئىلگىرىكىدىنمۇ ئېغىر بولىدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرماقتا. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى يىللاردىن بۇيان تىك توكنى مەنئى قىلىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلەپ كېلىۋاتقان بولۇپ، يېقىنقى مەزگىللەردە بۇ مەسىلىنىڭ زور بىخەتەرلىك تەھدىتى بولۇپ قالغانلىقى كۆپلەپ مەلۇم بولۇشقا باشلىدى. سىئېنئېن ئاگېنتلىقىنىڭ بۇ ھەقتىكى تەكشۈرۈش دوكلاتى ھەمدە تىك توكنىڭ مەسئۇللىرى بىلەن بولغان كەسكىن سۆھبىتى بۇ ھەقتىكى تېخىمۇ كۆپ تەپسىلاتلارنى ئاشكارا قىلدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى سابىق پىرېزىدېنت دونالد تىرامپ دەۋرىدىن باشلاپ تەكىتلەپ كېلىۋاتقان تىك توكنى مەنئى قىلىش مەسىلىسىدە ئون تۆتىنچى دېكابىر كۈنى بۇرۇلۇش خاراكتېرلىك ئىلگىرىلەش بارلىققا كەلدى. ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسى مۇتلەق ئۈستۈن ئاۋاز بىلەن ئامېرىكا فېدېراتسىيە ھۆكۈمىتى ئۈچۈن ئىشلەۋاتقان ھەرقانداق خىزمەتچىگە تارقىتىپ بېرىلگەن يانفونغا تىك توكنى ئورنىتىشقا بولمايدىغانلىقى ھەققىدىكى قانۇن لايىھەسىنى ماقۇللىدى. بۇنىڭ بىلەن ئامېرىكا تەۋەسىدىكى بىر يۈز ئوتتۇز مىليونغا يېقىن تىك توك قوللانغۇچىلارغا تولىمۇ سالماق بولغان بىر ئاگاھلاندۇرۇش يوللاندى بۇنىڭ بىلەن ئاقساراي دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى ۋەتەن بىخەتەرلىكى مىنىستىرلىقى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى قاتارلىقلار بىر نەچچە يىلدىن بۇيان ئىجرا قىلىپ كېلىۋاتقان ھۆكۈمەت ئىگىدارچىلىقىدىكى ئېلېكترونلۇق ئۈسكۈنىلەرگە تىك توك ئورنىتىشنى مەنئى قىلىش يۈزلىنىشىگە يېڭى بىر مەزمۇن قوشۇلدى تىك توكنىڭ دۆلەت بىخەتەرلىكى، مەخپىيەتلىكنى ئوغرىلاش، خۇسۇسىي ئۇچۇرلارنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەكشۈرۈشىگە يول قويۇش دېگەندەك قىلمىشلىرىدىن باشقا، ئامېرىكا پۇقرالىرى ئارىسىدا ئەنئەنىۋى ئەخلاق نورمىسىنى بۇزۇش مەقسىتىدىكى مەزمۇنلارنى ئومۇملاشتۇرۇشىمۇ يېقىنقى مەزگىللەردىن بۇيان كۆپلىگەن مۇتەخەسسىسلەرنىڭ دىققەت مەركىزىدە بولۇپ كېلىۋاتقانلىقى مەلۇم.

جېك تەپپېر تىك توكنىڭ قىرغىنچىلىق، شىنجاڭ دېگەندەك مەزمۇندىكى ئۇچۇرلارنى سۈزۈپ كونترول قىلىشى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نۆۋەتتىكى ئۇيغۇرلارنى قىرغىن قىلىش ھەرىكىتى، شۇنداقلا بۇ جەرياندا ئاز دېگەندىمۇ ئىككى مىليون ئۇيغۇرنى ئەينى ۋاقىتتىكى ناتسىست گېرمانىيەسى قۇرۇپ چىققان يىغىۋېلىش لاگېرى شەكلىدىكى مۇئەسسەسەلەرگە قامىغانلىقى، ھەمدە خىتاي لاگېرلىرىدىكى دەھشەتلەر ھەققىدىكى مەلۇماتلارنى ئەسكەرتىپ، سىز خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى لاگېرغا قامىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلامسىز؟ دەپ سورىدى. تىكتوكقا ۋاكالىتەن سۆز قىلغان مايكىل بېككېرمەن سوئالغا جاۋاب بېرىشتىن ئۆزىنى ئەپقېچىپ، ئۆزىنىڭ بۇ مەسىلىلەرگە مەنسۇپ ساھەدىكى مۇتەخەسسىس ئەمەسلىكىنى، ئۆزىنىڭ پەقەت تىك توكقا ئالاقىدار ئىشلارغا زېھىن قويىدىغانلىقىنى تەكرارلىدى. گەرچە بۇ سوئال قايتا قايتا بەش قېتىم سورالغان بولسىمۇ، مايكىل ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىدىن ياكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى زۇلۇملىرىدىن خەۋىرى بارلىقىنى ئىپادىلەشنى رەت قىلدى.

تور بەتكە قارىسىڭىزلا بۇ ھەقتە يېتەرلىك ئۇچۇرلار ئېشىپ تېشىپ تۇرۇپتۇ دېدى. ئاخىرىدا تەپىر ئۇنىڭدىن، شىنجاڭدىكى قىرغىنچىلىقنى ئېتىراپ قىلسىڭىز خىزمەتتىن ھەيدىلەمسىز دەپ سورىغاندا مايكىل يەنە بىر قېتىم گەپ يورغىلىتىپ، كىشىلىك ھەقلەرنىڭ دەپسەندە بولۇشى دۇنيانىڭ ھەممىلا يېرىدە، شۇنىڭدەك خىتايدىمۇ مەۋجۇت، ئەمما مەن كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرى مۇتەخەسسىسى ئەمەس دېدى. ھالبۇكى، تىك توكنىڭ مەسئۇلى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدە سۆز قىلىشنى خالىمىغان بولسىمۇ، ئاۋسترالىيە ئىستراتېگىيەلىك سىياسەت تەتقىقات ئىنستىتۇتى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى يىگىرمە سەككىزىنچى نويابىردا ئېلان قىلغان دوكلات ئاللىقاچان تىك توكنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقتا باشقا خىتاي شىركەتلىرى بىلەن بىرلىكتە خىتاي ساقچى سىستېمىسى ۋە يەرلىك قانۇن سىستېمىسىغا قانداق خىزمەت قىلغانلىقى، ئۇلارنىڭ بۇ ساھەدە قايسى دەرىجىدە بىۋاسىتە ۋە ۋاسىتىلىك رول ئوينىغانلىقىنى تەپسىلىي بايان قىلىپ بەرگەن ئىدى. بۇ جەھەتتىكى بىر تىپىك مىسال ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئامېرىكا تەۋەسىدىكى ياشلاردىن فىروزە ئەزىزنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى لاگېرلار ھەققىدە سىمۋوللۇق يوسۇندا سۆز قىلىشىدىن كېيىن ئۇنىڭ تىك توك ھېساباتىنىڭ تاقىۋېتىلىشى كېيىنچە ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ بېسىمىدا بۇنىڭ تېخنىكا سەۋەنلىكى ئىكەنلىكى جاكارلىنىپ ھېساباتنىڭ ئەسلىگە كەلتۈرۈلۈشى ھېسابلىنىدۇ سى ئېن ئېننىڭ مۇخبىرلار گۇرۇپپىسى ئالاھىدە تەكىتلىگەن بىر نۇقتا، تىك توك مۇنبىرىدە ھازىرغىچە ئېلان قىلىنغان شىنجاڭ تېمىسىدىكى ۋىدىيولارنىڭ توقسان تۆت پىرسەنتىنى شىنجاڭنىڭ ئاجايىپ ئارام بەخش ۋە ئىناق ماكان ئىكەنلىكى ھەققىدىكى مەزمۇنلار ئىگىلىگەن. ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى، شىنجاڭدىكى زور تۇتقۇن دېگەندەك تېمىلاردىكى مەزمۇنلارغا تېزلا سۈزگۈچ سېلىنغان. بۇنىڭ بىلەن ئامېرىكا تەۋەسىدىكى كىشىلەرنىڭ ئۇيغۇر دىيارى ھەققىدىكى چۈشەنچىسىگە كۆرۈنمەس شەكىلدە بىر يۈگەن سېلىنغان. تېخىمۇ مۇھىمى، رەقەملىك ئۆچمەنلىككە تاقابىل تۇرۇش مەركىزى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئون بەشىنچى دېكابىر كۈنى ئېلان قىلغان دوكلات تىك توكتا ھېسابات ئاچقانلارغا ئۈچ مىنۇتقا يەتمىگەن ۋاقىتتا ئاپتوماتىك كۆرۈنىدىغان ۋىدىيولارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى پۈتۈنلەي ياش ئۆسمۈرلەرگە زىيانلىق مەزمۇندا ئىكەنلىكىنى، بۇ خىل زىيانلىق مەزمۇندىكى ۋىدىيولار ماھىيەتتە ياش ئۆسمۈرلەرنى دۇنيا قاراش ۋە قىممەت قاراش جەھەتتە خاتا يۆنىلىشكە باشلايدىغانلىقى ئېيتىلغان. سۆھبەت جەريانىدا جېك تەپىر ئامېرىكا تەۋەسىدىكى ئاتا ئانىلار ھازىر خىتاي بىزنىڭ بالىلىرىمىزنى كىچىكىدىن تارتىپلا بۇزۇشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ دەپ قارايدىكەن سىز بۇنىڭغا نېمە دەيسىز دېگەندە مايكل بېككېرمەن بۇنىمۇ ئىنكار نيۇ-يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ يىگىرمىنچى دېكابىردىكى ئوبزورىدا ئېيتىلىشىچە، تىك توكنىڭ ئىگىدارلىق ھوقۇقى باش شتابى خىتايدىكى ByteDance شىركىتىدە بولۇپ، مەزكۇر ئەپ خىتاي ئىچىدە Douyin دېگەن نامدا، خىتايدىن باشقا جايلاردا تىك توك دېگەن نامدا مەۋجۇت بولۇپ كەلمەكتە. يەنە كېلىپ خىتايدىن باشقا جايدىكى قوللانغۇچىلار تېلېفون ياكى كومپيۇتېرغا Douyin نى چۈشۈرەلمەيدىغان بولۇپ، تىك توك ئۇلارنىڭ بىردىنبىر تاللىشى بولۇپ قالغان. ئەمما تىك توك قوللانغۇچىلارنىڭ تۇرۇشلۇق ئورنى، خۇسۇسىي ھەۋەسلىرى ۋە قىزىقىش دائىرىسى دېگەنلەر باش ئاپپارات سىستېمىسىدا ساقلىنىپ قالىدىغانلىقى، يەنە كېلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي تەۋەسىدىكى ھەرقانداق ساندان سىستېمىسىنى تەكشۈرۈش ياكى باشقۇرۇش ھوقۇقىنىڭ بولۇشى تۈپەيلىدىن ئۇلار خالىغان ۋاقىتتا خالىغان كىشىنى نازارەت قىلىشنى ئەمەلگە ئاشۇرالىغان. گەرچە ئامېرىكا تەۋەسىدە تىك توك قوللانغۇچىلىرىنىڭ ئۈچتىن ئىككى قىسمى ياشلار ۋە ئۆسمۈرلەر بولسىمۇ، چوڭلارغا زىيانلىق بولغاننىڭ ياشلارغىمۇ زىيانلىق ئىكەنلىكىنى تەكىتلەۋاتقانلار نۆۋەتتىكى مەنئى قىلىش يۈزلىنىشىنىڭ ياشلارغىمۇ تەسىر قىلىشىنى ئۈمىد قىلماقتا ئىكەن. ئەمما سابىق پىرېزىدېنت دونالد ترامپنىڭ بىر بولسا تىك توكنى ئالما ۋە گوگول شىركەتلىرىنىڭ ئەپ دۇكانلىرىدىن يوقىتىش، بىر بولسا تىك توك شىركىتىنى ئامېرىكا تەۋەسىدىكى مەلۇم بىر شىركەت سېتىۋېلىشى لازىم دېگەن تەكلىپى ئەمەلگە ئاشمايلا ئۇ ئاقسارايدىن ئايرىلغان. مەلۇم بولۇشىچە ھازىرغا قەدەر ئون تۆت شتات خاس بۇيرۇق ئېلان قىلىپ ھۆكۈمەت ئىگىدارچىلىقىدىكى ئۈسكۈنىلەرگە تىك توك ئورنىتىشنى مەنئى قىلغان يەنە كېلىپ بۇ يۈزلىنىشنى ھەر ئىككى پارتىيە ئەزالىرى قوللاۋاتقان بولغاچقا بۇنىڭدا يېقىن كەلگۈسىدە تېخىمۇ زور مەنئى قىلىش قارارىنىڭ ئېلىنىشى ئېنىق دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم شۇنىڭ بىلەن بىرگە دۆلەتلىك باھا گېزىتىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى دېكابىردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە تىك توكنىڭ ئانا شىركىتى بولغان بايت دەنىس گۇرۇھىمۇ غايەت زور مەبلەغ سەرپ قىلىش بەدىلىگە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە لوببىچىلىك قىلىشنى داۋام قىلىپ كەلگەن شۇ قاتاردا ئۇلار مايكىل بېككېرمەنگە ئوخشاش سابىق دۆلەت مەجلىسى خىزمەتچىلىرىنى ۋە ئىستىخبارات خادىملىرىنى، ترېنت لوتقا ئوخشاش سابىق پالاتا ئەزالىرىنى ئىشقا سېلىش ۋە خىزمەتكە ئېلىش ئارقىلىق ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلنىڭ ئالدىنقى ئۈچ پەسلىدە تۆت مىليون ئامېرىكا دوللىرى خەجلەش بەدىلىگە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە تىك توكنىڭ زىيانلىق ئەمەسلىكى ھەققىدە ۋەزخانلىق قىلىپ كەلگەن.
ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ ئۇيغۇرچە پروگراممىلىرىنى ئاڭلاۋاتىسىلەر.
ئاتالمىش شىنجاڭغا ياردەم نامىدا ئۇيغۇر دىيارىغا يەرلىشىپ، بارغانچە ئۆسۈپ، رايوندىكى ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىغا ئايلانغان خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ بارغانچە كۆپىيىشى دىققەت قوزغىماقتا. خىتاي تاراتقۇلىرى ئون ئۈچىنچى دېكابىر ئېلان قىلغان بىر خەۋەردە، شەنشىلىك ياۋ نىڭ ئىسىملىك بىر خىتاي كادىرىنىڭ قەشقەر ۋىلايەتلىك پارتكوم سېكرېتارلىقىغا تەيىنلەنگەنلىكىنى ئاشكارىلىدى. ئۇيغۇر دىيارىغا ياردەم نامىدا كۆچمەن بولۇپ يەرلەشكەن خىتايلارنىڭ قانداق سىياسەتنىڭ تۈرتكىسىدە رايوندىكى ماددىي مەنپەئەتلەردىن بەھرىمەن بولۇشتىن باشقا، ھەتتا رايوندىكى سىياسىي سەھنىلەردىن ئورۇن ئېلىشى ئانالىزچىلارنىڭ جىددىي ئىنكاسىنى قوزغىدى. نۆۋەتتە دىققىتىڭلار رادىيومىز ئوبزورچىسى ئاسىيا ئۇيغۇرنىڭ بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىدا بولسۇن. ماقالىدىكى پىكىر قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئون ئۈچىنچى دېكابىر بېيجىڭ ياشلىرى گېزىتى ۋە شىنلاڭ تورى قاتارلىق ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدا شەنشىلىك ياۋ نىڭ ئىسىملىك بىر خىتاي كادىرىنىڭ قەشقەر شەھەرلىك پارتكوم سېكرېتارلىقىغا تەيىنلەنگەنلىكىگە ئائىت بىر خەۋەر ئېلان قىلىندى. گەرچە ئۇيغۇر ئېلىدا خىتاي ئەمەلدارلارنىڭ يىلدىن يىلغا كۆپىيىپ ماڭغانلىقى ھەممىگە مەلۇملۇق مەسىلە بولسىمۇ لېكىن بۇ ئەمەلدارلارنىڭ ئۇيغۇرلار ۋەتىنىگە شۇنداق قولايلىق كېلىپ رەھبەر بولۇۋېلىشىنىڭ سىرىنى بىلىش ئۇنچە قولاي ئەمەس تېخىمۇ مۇھىمى بۇ خىتاي رەھبەرلەرنىڭ قانداق سىياسەت ۋە كۈچنىڭ تۈرتكىسىدە ئەسلى يۇرت ماكانلىرىنى تاشلاپ ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىش يولىغا ئۆزىنى ئاتىغانلىقىدۇر بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلى تۇغۇلغان ياۋ نىڭ خىتايدىكى چىڭخۇا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا ئىگە بىر شەخس ئۇنىڭغا ئالاقىدار ئۇچۇرلاردىن قارىغاندىمۇ ئۇ چىڭخۇا ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇۋاتقان ۋاقىتلىرىدىمۇ ۋەتەنپەرۋەرلىكى بىلەن تونۇلغان ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى شىنجاڭغا ياردەم بەرگۈچى رەھبەر نامىدا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ جەنۇبىي دىيارىدىكى قەشقەرگە كەلگەن ئۇ ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىغا كېلىپ خىزمەت قىلىشىنى ۋەتەننىڭ چېگرا رايونىنى قوغداش ئۈچۈن دەپ شەرھلىگەن

بۇ تۈردە خىتاي ئۆلكىلىرىنىڭ دۆلەت مەمۇرلىرى ئۇيغۇر دىيارىغا كېلىپ پارتىيە ھۆكۈمەت ئورۇنلىرىنىڭ بىرىنچى قول رەھبەرلىك ۋەزىپىسىگە ئولتۇرۇش شەرت قىلىنغان يەنى خىتاي ئۆلكىلىرىدىن كەلگەنلەرگە ۋەزىپە بېرىلىشى ھوقۇق بېرىلىشى ۋە مەسئۇلىيەت بېرىلىشىدىن ئىبارەت ئۈچ شەرتنىڭ تولۇق ھازىرلىنىشى بۇ خىتاي مەمۇرلارنىڭ ئۇيغۇر ئېلىغا ياردەمگە كېلىشىنىڭ ئاساسى قىلىنغان شۇنىڭدىن ئېتىبارەن تاكى بۈگۈنگىچە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ بارلىق مەمۇرىيەت قاتلاملىرىنىڭ بىرىنچى قول رەھبەرلىكى ۋە پارتىيە ھۆكۈمەت ئورۇنلىرى ھەممە ئورۇنلارنىڭ ئاساسلىق ھوقۇقى مانا مۇشۇنداق ياردەمچى ئەمەلدارلارنىڭ قولىغا تاپشۇرۇلغان ياۋ نىڭ بولسا دەل بۇ خىل سىياسەتلەرنىڭ تۈرتكىسىدە مەنسەپدارلىق پۇرسىتىگە ئېرىشكەن خىتاي ياشلىرىدىن بىرى ھېسابلىنىدۇ بۇنداق ئەمەلدارلارنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى بارلىق خىزمەتلىرى خىتاي مەركىزىي كومىتېتىنىڭ بىر تۇتاش رەھبەرلىكىدە ئېلىپ بېرىلىدىغان بولۇپ، تەمىنات جەھەتتە بۇ ئەمەلدارلار ئۆزى كەلگەن يۇرتلىرىدىكى خىزمەت ئورۇنلىرى ۋە مائاش تەمىناتلىرىنى ئەينەن ساقلاپ قېلىش بىلەن بىرگە، ئۇيغۇر ئېلىدىكى خىزمەت ئورنىدىمۇ يەنە بىر كىشىلىك مائاش ۋە باشقا تەمىناتلاردىن بەھرىمەن بولۇشتەك قوش تەمىنات بىلەن كاپالەتلەندۈرۈلگەن. دېمەك، ياۋ نىڭمۇ مانا مۇشۇنداق قوش تەمىنات ئېلىش ۋە بىرىنچى قول باشلىق بولۇشتەك ئالاھىدە ئىمتىيازلار ئاستىدا مارالبېشىدا ئۆز خىزمەتلىرىنى باشلاپ كەتكەن. ئۇنىڭ تاكى يېقىندا قەشقەر شەھەرلىك پارتكومنىڭ سېكرېتارلىقىغا تەيىنلىنىشىگىچە بولغان ئارىلىقتىكى خىزمەتلىرىگە قارايدىغان بولساق، مۇنداق بىر قانچە مۇھىم نۇقتىلارنى بايقايمىز. بىرىنچى، ئۇ خىزمەتكە چۈشۈپلا ئالدى بىلەن مارالبېشى ناھىيەسىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالىنى تەپسىلىي تەكشۈرۈپ، ئۇيغۇرلارنىڭ تەپسىلىي ئەھۋالىنى ئىگىلىگەن. ئارقىدىنلا رەھبەرلىك قاتلىمىنى تۈزەش خىزمىتىنى ئېلىپ بېرىپ، ئۇنىڭ خىزمىتىگە توسالغۇ بولىدىغانلارنى تازىلىغان. ئىككىنچى، خەتەرلىك ئۆيلەرنى چېقىش، كۆچۈرۈش ئارقىلىق نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش نامىدىكى ئۇيغۇر مەھەللىلىرىنى چېقىش، تۈزلەش، ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى ئۆرپ ئادەتلىرى بىلەن باغلانغان مەھەللە كويلىرىنى پۈتۈنلەي يوقىتىپ ئاتالمىش ئارىلاش ئولتۇراق ئۆيلەر ياكى چەت ياقا رايونلارغا كۆچۈرۈش بولسا ياۋنىڭ مارالبېشىدا قىلغان يەنە بىر خىزمىتىدۇر ئۇنىڭ بۇ خىزمىتى نەتىجىسىدە ئۇيغۇر مەھەللىلىرى يوقىتىلغان ئۇيغۇر مەدەنىيىتى بۇزۇلغان ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ يەر زېمىنلىرى مەجبۇرىي چېقىلغان تارتىۋېلىنغان. ئۈچىنچى، ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش بولسا ياۋنىڭنىڭ مارالبېشىدا قىلغان چوڭ خىزمەتلىرىدىن يەنە بىرى بولۇپ، ئۇنىڭ بۇ خىزمىتىنىڭ تۈرتكىسىدە سەكسىنىنچى، توقسىنىنچى ۋە ئىككى مىڭىنچى يىلدىن كېيىن تۇغۇلغان ئۇيغۇر ياشلىرى ئەرزان ئەمگەك كۈچى قىلىنىپ خىتاي ئۆلكىلىرىگە كوللېكتىپ يۆتكەلگەن. نۇرغۇن ئائىلىلەر ۋەيران بولغان، ئەر-خوتۇنلار ئايرىلغان، بالىلار ۋە ياشانغانلار ساناتورىيە ۋە ياتاقلىق مەكتەپلەرگە، مال-چارۋىلار ۋە زېمىنلار كوللېكتىپ ئىگىلىكىدىكى كوپىراتىپلارغا ئۆتكۈزۈۋېتىلگەن. سىرتقا چىقىپ ئىشلىمەيدىغانلارغا بولسا ئائىلىسىگە مىكرو كارخانا، كىچىك زاۋۇت، ئۆيدىن چىقسىلا خىزمەتكە بارىدىغان قولايلىق شارائىتلارنى ھازىرلاپ، ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ پۈتكۈل بۇلۇڭ-پۇچقاقلىرىغىچە تىزگىنلەش مەنزىرىسىنى ھاسىل قىلغان. خىتاينىڭ سوخۇ تورىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئونىنچى ئىيۇلدا ئېلان قىلغان بىر خەۋىرىدە بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئالتىنچى يىلى شىنجاڭغا ياردەم پىلانى يولغا قويۇلغاندىن بۇيان خىتاينىڭ دېڭىز ياقىسى رايونلىرىدىكى ئون توققۇز ئۆلكە شەھەرنىڭ ھۆكۈمەت تارماقلىرى مەركەز كارخانىلىرى قاتارلىق جايلاردىن يىگىرمە مىڭغا يېقىن ئەمەلدار ۋە تېخنىك خادىملار ئۇيغۇر ئېلىغا كېلىپ ۋەزىپە ئالغان دېمەك، شەنشىلىك ياۋنىڭغا ئوخشاش خىتايلاردىن يىگىرمە مىڭ كىشى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئالتىنچى يىلدىن تارتىپ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلغىچە بولغان يىگىرمە يىلدا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ھەر قايسى يۇقىرى دەرىجىلىك رەھبەرلىك ئورۇنلىرىغا ئاساسەن بىرىنچى قول رەھبەرلىك ئورنىغا قويۇلغان يەنى تېخىمۇ ئېنىقراق قىلىپ ئېيتقاندا يىلىغا مىڭ خىتاي ئۇيغۇر ئېلىغا كېلىپ ئۇيغۇرلارنىڭ قولىدىكى مەمۇرىي ھوقۇقنى تارتىۋالغان دەپ قاراش ھەرگىزمۇ ئارتۇقچە ئەمەس شۇنىسى ئېنىقكى، ئاپتونوم رايوننىڭ يۇقىرىدىن تۆۋەنگىچە بولغان ھوقۇق قاتلىمى پۈتۈنلەي دېڭىز ياقىسىدىن كەلگەن خىتايلارنىڭ قولىغا ئۆتكۈزۈلگەندىن كېيىن، ئۇيغۇرلارنى تىزگىنلەش تېخىمۇ قولايلاشقان. مەيلى خىتاي ئۆلكىلىرىدىن خىتاي كارخانىچىلارنى ئۇيغۇر ئېلىغا يۆتكەش ياكى ئۇيغۇرلارنى خىتاي ئۆلكىلىرىگە، شۇنداقلا ئۇيغۇر ئېلىدىكى خىتاي كارخانىلىرىغا قۇل ئىشچى قىلىپ ئۆتكۈزۈش، ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ يەر-زېمىنلىرىنى تارتىۋېلىشتىن تارتىپ، كوممۇنا تۈزۈمىنى يولغا قويۇشقىچە بولغان بارلىق چوڭ كىچىك ھالقىلارنى ياۋنىڭدەك سادىق خىتاي ئەمەلدارلار باش بولۇپ تاماملىغان كېسىپ ئېيتىشقا بولىدۇكى خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىدە ئاتالمىش شىنجاڭغا ياردەمگە كەلگەنلەرنىڭ باش تارتىپ بولماس جىنايى مەسئۇلىيىتى بار. بۇ يىل ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى ئۈرۈمچىدىكى ئاتالمىش يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش قامالى سەۋەبلىك يۈز بەرگەن ئوت ئاپىتى پاجىئەسىدىن كېيىن، تۈركىيەدىكى شەرقىي تۈركىستان كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى بىلەن يېڭى ئەۋلاد ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشىدا تۈركىيەنىڭ ئىستانبۇل، ئەنقەرە، دېنىزلى قاتارلىق توققۇز شەھىرىدە دوكلات بېرىش، كۆرگەزمە ئېچىش، ئاخبارات باياناتى بېرىش ۋە نامايىش قىلىش قاتارلىق پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلگەن. بۇ پائالىيەتلەردە ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋەزىيىتى ئاڭلىتىلغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر.
ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى ئېغىر ۋەزىيىتى، بولۇپمۇ ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى ئۈرۈمچىدە مەيدانغا كەلگەن ئوت كېتىش ۋەقەسىدە، كۆپ ساندا ئۇيغۇرنىڭ جېنىدىن ئايرىلىپ قېلىشى، يۇقۇملىنىشنى نۆلگە چۈشۈرۈشنى باھانە قىلىپ، ئۇيغۇرلارنى ئاچ قويۇپ ئۆلتۈرۈشكە تىرىشىشتەك قىلمىشلار تۈركىيەدىكى ئون مىڭلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ يۇرتلىرىدىن، ئاتا ئانا ئۇرۇق تۇغقانلىرىدىن تېخىچە خەۋەر ئالالماسلىقى، تۈركىيەدىكى شەرقىي تۈركىستان ئاممىۋى تەشكىلاتلىرىنى قايتا ھەرىكەتكە كەلتۈردى. تۈركىيەدىكى شەرقىي تۈركىستان كىشىلىك ھوقۇقىنى كۆزىتىش تەشكىلاتى بىلەن يېڭى ئەۋلاد ھەرىكىتى تەشكىلاتى تۈركىيەنىڭ ئىستانبۇل، ئەنقەرە، دېنىزلى، گەبزە، قارابۈك، كونيا، بالىكېسىر، مالاتيا ۋە چانقىرى قاتارلىق شەھەرلىرىدە دوكلات بېرىش كۆرگەزمە ئېچىش، ئاخبارات باياناتى بېرىش ۋە نامايىش قىلىش قاتارلىق پائالىيەتلەرنى ئۇيۇشتۇرۇپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ئېغىر ۋەزىيىتىنى ئاڭلاتماقتا. كېيىنكى ئون كۈن ئىچىدە تۈركىيەنىڭ توققۇز شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئون توققۇز پائالىيەتتە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئاڭلىتىلدى. مەركىزى ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق شەرقىي تۈركىستان كىشىلىك ھوقۇقىنى كۆزىتىش تەشكىلاتى باش كاتىپى ئابلەت ئۇدۇن ئەپەندى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنى كونيادىكى سەلچۇق ئۇنىۋېرسىتېتى بىلەن ئىستانبۇلدا دوكلات بېرىش ۋە كۆرگەزمە ئېچىش پائالىيىتى ئۆتكۈزگەنلىكىنى بايان قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى.
بىز شەرقىي تۈركىستان ئىنسان ھەقلىرى كۆزىتىش جەمئىيىتى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن يېقىندا مۇشۇ دوكلات بېرىش، لېكسىيە، تەشۋىقات خىزمىتىنى بەكرەك چىڭ تۇتۇپ ئىشلەۋاتقان. بولۇپمۇ يىگىرمە تۆتىنچى نويابىردىن كېيىن دۇنيا تۈركىيە كۈن تەرتىپىدە شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنىڭ يەنە بىر قېتىم كۆتۈرۈلۈشى بىلەن بىللە بىز بىر قاتار پائالىيەتلىرىنى ئېلىپ باردۇق. ئابلەت ئۇدۇن ئەپەندى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنى كونيادىكى سەلچۇق ئۇنىۋېرسىتېتى قاتارلىق ئىككى يەردە چاقچاق ئەمەس ئىرقىي قىرغىنچىلىق نامىدا دوكلات بېرىش يىغىنى ۋە كۆرگەزمە ئېچىش پائالىيىتى ئۆتكۈزگەنلىكىنى سەلچۇق ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى ئادىل ئەر ئۇيغۇر ئەپەندىنىڭ دوكلات بەرگەنلىكىنى بايان قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى. چاقچاق ئەمەس، بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېگەن تېمىدا ئالدى بىلەن بىر نامايىش ئاشۇ ئۇنىۋېرسىتېت ھويلىسىنىڭ ئىچىدە، ئۇ يەردىن زالغىچە بىر مېڭىپ بېرىپ، بالىلىرىمىز.

پولۇ ئېتىپ تارقىتىپ ھەم مەدەنىيىتىمىزنى تونۇشتۇرغان بولدۇق، ھەم دەۋامىزنى ئاڭلاتقان بولدۇق. خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكى رەئىسى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان ئەپەندى يىگىرمە ئىككىنچى دېكابىردا تۈركىيەنىڭ مالاتيا ۋىلايىتىدىكى ئىنۆنۈ ئۇنىۋېرسىتېتىدا شەرقىي تۈركىستاندىكى بېسىم ۋە زۇلۇمنىڭ ھەقىقىي يۈزى تېمىسىدا دوكلات بەرگەن. ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ چوڭ زالىدا ئۆتكۈزۈلگەن دوكلات بېرىش يىغىنىغا ئۇنىۋېرسىتېت رەھبەرلىرى، ئوقۇتقۇچى ۋە ئوقۇغۇچىلاردىن بولۇپ ئۈچ يۈز ئەتراپىدا كىشى ئىشتىراك قىلغان. ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان ئەپەندى بۇ ھەقتە بىزگە قىسقىچە مەلۇمات بەردى. بۈگۈن مالاتيادا ئىنۆنۈ ئۇنىۋېرسىتېتىدا بىر كونفېرانس بولدى، بۇ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئاڭلىتىش كونفېرانسى ئىدى، بۇنىڭدا شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئۆتمۈشى ۋە بۈگۈن يەتمىش ئۈچ يىل جەريانىدا ئېلىپ بېرىلغان بارلىق ئاسسىمىلياستسىيە ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى ئاڭلاتتۇق بەزى مەقسىتىمىز بۇندىن كېيىنمۇ بۇ زىيالىي ئوقۇمۇشلۇق كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى ئۈستىدە توغرا مەلۇمات بېرىش ئارقىلىق ئۇلارنى كەينىمىزگە ئېلىش ئۇلارنىڭ قوللاپ قۇۋۋەتلىشىگە ئېرىشىش. ئىستانبۇلدىكى يېڭى ئەۋلاد ھەرىكىتىنىڭ رەئىسى ئابدۇسالام تەكلىماكان ئەپەندى ئون تۆتىنچى دېكابىردىن يىگىرمە بىرىنچى دېكابىرغىچە تۈركىيەنىڭ ئەنقەرە چاڭقىرى بالىكەسىر قارابۈك، دېنىزلى، مانىسا ۋە ئىستانبۇل قاتارلىق شەھەرلىرىدە ئون تۆت مەيدانغا يېقىن دوكلات بېرىپ، تۈرك خەلقىنىڭ دىققىتىنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا تارتىشقا تىرىشقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى. يىغىن

كونفرانس سالونىدا ھوجالارىمىزىن ياپتىغى دېتايلى بۇ زۇلمۈ ئانلاتان كونۇشمالار بىرچوك كاردېشىمىزىن. دوكلاتنى ئاڭلاپ نۇرغۇن ئوقۇغۇچىلار يېڭى مەلۇماتلارغا ئىگە بولدى. ناھايىتى پايدىلىق بولدى. بىز كۈتكەن مەقسىتىمىزگە يەتتۇق. بىز ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىز ئۇچراۋاتقان زۇلۇمنىڭ بالدۇرراق تۈگىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. ئەمما بىز شۇنىمۇ ياخشى بىلىمىزكى، بىزلەر بۇنىڭغا قارشى چىقمىساق بۇ زۇلۇم تۈگىمەيدۇ. بىز بۇ خىل پائالىيىتىمىزنى پۈتۈن تۈركىيەدە قانات يايدۇرۇپ، جامائەت پىكرى توپلاپ، ھۆكۈمىتىمىزگىمۇ تەسىر كۆرسىتىش ئارقىلىق بۇ زۇلۇمنىڭ تۈگىشى ئۈچۈن قولىمىزدىن كەلگەننى قىلىمىز. ئابلەت ئۇدۇن ئەپەندى دوكلات بېرىش ۋە كۆرگەزمە ئېچىش پائالىيەتلىرىدىن سىرت، كون تىۋ، قانال ئوتتۇز تۆت تېلېۋىزىيەسى، يېڭى كۈن ۋە مەرھابا گېزىتلىرىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئۇيغۇرلار دۇچار بولۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئاڭلاتقانلىقىنى بىلدۈردى. دوكلات بېرىش يىغىنى جەريانىدا ئۆتكۈزۈلگەن رەسىم كۆرگەزمىسىدە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان بېسىم سىياسىتى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن رەسىملەر، جازا لاگېرلىرىدا شېھىت بولغان ئۇيغۇر زىيالىيلىرى، جازا لاگېرلىرى شاھىتلىرى، ئالىملار ۋە جامائەت ئەربابلىرىنىڭ سۈرەتلىرى تىزىلغان. ئىگىلىشىمىزچە، بۇ خىل پائالىيەتلەر تۈركىيەنىڭ سەكسەن بىر ۋىلايىتىنىڭ ھەممىسىدە ئۆتكۈزۈلمەكچى ئىكەن. بۇ پىروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى. يىگىرمە ئىككىنچى دېكابىر كۈنى چۈشتىن كېيىن، ئامېرىكىدىكى بىر قانچە ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى بىرلىكتە ئاقساراينىڭ ئالدىدا خىتاينىڭ مۇستەملىكىچىلىكىگە قارشى نامايىش ئۆتكۈزگەن. ئۇلار خەلقئارا جەمئىيەتنى ۋە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى خىتاينى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق سەۋەبىدىن جاۋابكارلىققا تارتىشقا چاقىرغان. مەزكۇر نامايىش ھەققىدە مۇخبىرىمىز نۇرىمان تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئويغىنىش ھەرىكىتى قاتارلىق تەشكىلاتلار يىگىرمە ئىككىنچى دېكابىر كۈنى چۈشتىن كېيىن ئامېرىكا پايتەختىدىكى ئاقساراينىڭ ئالدىدا نامايىش ئۆتكۈزۈپ ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىغا ئالاھىدە كۆچمەنلەر ۋىزىسى بېرىشنى تەلەپ قىلدى ئۇلار خەلقئارا جەمئىيەتنى بولۇپمۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق سەۋەبىدىن خىتاينى جاۋابكارلىققا تارتىشقا چاقىرىق قىلدى مەزكۇر نامايىشقا ئامېرىكىنىڭ ۋېرجىنىيە شتاتىدا ياشايدىغان ئۇيغۇرلار ۋە لاگېر شاھىتلىرى قاتناشتى شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئويغىنىش ھەرىكىتىنىڭ قۇرغۇچىسى سالىھ خۇدايار ئەپەندى سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى بۈگۈن شەرقىي تۈركىستاننىڭ ماتەم كۈنى يەتمىش ئۈچ يىل بۇرۇن بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئىككىنچى كۈنى

ۋە يەنە مۇنداق دېدى. بىز ئەركىنلىكنى سۆيىدىغان ھەر قايسى دۆلەت رەھبەرلىرى ۋە خەلقئارالىق ئورگانلاردىن ئۆزىنى زۇلۇم چېكىۋاتقان شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭ ئورنىغا قويۇپ ئويلىنىپ بېقىشىنى ۋە بىزنىڭ ئىلتىجالىرىمىزغا قۇلاق سېلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.

دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا سەرسان بولۇۋاتقان ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىغا پې ئىككى سالاھىيىتى يەنى ئالاھىدە كۆچمەنلەر ۋىزىسى بېرىشنى تەلەپ قىلغان ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئۆتكەن يىلى ئاۋغۇستتىن باشلاپ تالىباندىن قېچىپ ئامېرىكىغا كەلگەن ئافغانىستان پۇقرالىرىغا پې ئىككى پروگراممىسىنى يولغا قويغانىدى مەزكۇر نامايىشقا قاتناشقان تەشكىلاتلار يەنە خەلقئارا ھۆكۈمەتلەرنى خىتايغا بېسىم ئىشلىتىپ خىتاينىڭ نۆل كوۋىد سىياسىتىنى ئاخىرلاشتۇرۇشىنى تەلەپ قىلدى نامايىش قاتناشقۇچىلىرى ئاقساراينىڭ ئالدىدىكى نامايىشىنى يېغىۋاتقان قاتتىق يامغۇرغا قارىماستىن ئىككى سائەت ئەتراپىدا داۋام قىلدى ئۇلار خىتاي ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختات خىتاي شەرقىي تۈركىستاندىن يوقال دېگەندەك شوئارلار بىلەن نامايىشنى تىنچ بىر شەكىلدە ئاخىرلاشتۇردى

پائالىيەتلىرى، خەير- ساخاۋەت ئىشلىرى ۋە مالىيە چىقىملىرىدىن يىللىق ھېسابات بەرگەن. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى قازاقىستاندىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاندىن ئاڭلايسىلەر. يېقىندا ئالمۇتىدا ئورۇنلاشقان دوستلۇق ئۆيىدە قازاقىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ جۇمھۇرىيەتلىك ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزى جەمئىيەتلىك بىرلەشمىسى كېڭەيتىلگەن يىغىن ئۆتكۈزۈپ، يىللىق ھېسابات بەردى. ئۇنىڭغا مەملىكەتنىڭ ھەر ۋىلايەت ۋە ناھىيەلىرىدىن كەلگەن ۋەكىللەر بولۇپ ئۈچ يۈزدىن ئوشۇق ئادەم قاتناشتى. يىغىننى مەزكۇر مەركەز رەئىسى، قازاقىستان مىللىي قۇرۇلتىيى ۋە قازاقىستان خەلقى بىرلەشمىسى كېڭىشىنىڭ ئەزاسى شاھىمەردان نۇرۇموف كىرىش سۆز بىلەن ئاچتى. ئۇ قازاقىستاندا ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز ئالدىغا ئانا تىلىدىكى مەكتەپلىرىنىڭ، مىللىي كەسپىي تىياتىرىنىڭ، گېزىت-ژۇرناللىرىنىڭ، نەشرىياتلىرىنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى. ئۇ قازاقىستان ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن يارىتىلىۋاتقان مەزكۇر مۇمكىنچىلىكلەردىن توغرا پايدىلىنىشنىڭ مۇھىملىقىنى كۆرسەتتى. شاھىمەردان نۇرۇموف شۇنداقتىمۇ مەزكۇر قەدرىيەتلەرنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن تەشۋىقات تەرغىبات ئىشلىرىنىڭ توختىماي يۈرگۈزۈلۈۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ يەنە بولۇپمۇ ياشلارنى قازاقىستانلىق ۋەتەنپەرۋەرلىك ۋە مىللىي روھتا تەربىيەلەشنىڭ ئەھمىيىتىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. يىغىننىڭ ئىككىنچى قىسمىدا مەركەز رەئىسى يىللىق ھېسابات بەردى. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، مەركەز بىر يىل ئىچىدە ھەر خىل مەزمۇندا سەكسەن ئالتە پائالىيەت ئۆتكۈزگەن. جۈملىدىن قىرىق بىر خەيرى-ساخاۋەت ئىشلىرى ئۇيۇشتۇرۇلۇپ، بۇنىڭغا ئومۇمەن يۈز ئەللىك مىليون تەڭگە سەرپ قىلىنغان. شۇنىڭدەك ئون تۆت خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى، ئون ئىككى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى، ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتىگە، سەنئىتىگە، ئۆرپ-ئادەتلىرىگە ئائىت كۆپلىگەن پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلگەن، كىتابلار نەشر قىلىنغان. مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ ئىش پائالىيىتى توغرىلىق مەتبۇئات سەھىپىلىرىدە يۈز ئەللىككە يېقىن ماقالىلەر ئېلان قىلىنغان. دوستلۇق ئۆيىدە ئۆتكەن يىغىندا ئىككى يۈزدىن ئوشۇق جەمئىيەتلىك ئىشلارنىڭ ئاكتىپلىرى مەركەز تەرىپىدىن تەسىس قىلىنغان ساخاۋەت، ساخاۋەت تەنھەرىكەت، غەمخور، كۆيۈمچان، مېھرىبان ئانا مېداللىرى بىلەن تەقدىرلەندى. يىغىن ئاخىرىدا جۇمھۇرىيەتلىك ئېتنومەدەنىيەت مەركىزىنىڭ رەھبەرلىرىنى سايلاش مۇراسىمى بولۇپ ئۆتتى. كۆپچىلىكنىڭ قوللاپ-قۇۋۋەتلىشى بىلەن ئۇنىڭ رەئىسلىكىگە مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ ئالىي كېڭىشى، يىگىت باشلىرى كېڭىشىنىڭ رەئىسى، مېتالپروم گۇرۇپ شىركىتىنىڭ باش مۇدىرى دولقۇنتاي ئابدۇخېلىل سايلاندى. مەركەزنىڭ ئىلگىرىكى مۇئاۋىن باشلىقى، ئۇيغۇر ئاۋازى گېزىتىنىڭ باش مۇھەررىرى يېرشات ئەسمەتوف جۇمھۇرىيەتلىك ئېتنومەدەنىيەت مەركىزى ئالىي كېڭىشىنىڭ رەئىسى، قازاقىستان ئۇيغۇر ياشلىرى ئىتتىپاقىنىڭ رەئىسى رۇستەم خەيرىيېف بولسا مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ ئىجرائىيە مۇدىرى بولۇپ سايلاندى. يىغىندا شۇنداقلا مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ ۋىلايەتلىك شۆبىلىرىنىڭ رەئىسلىرى سايلاندى. ئالمۇتى ۋىلايىتى تالغىر ناھىيەسى قىزىلغەيرەت يېزىسى خانىم-قىزلار كېڭىشىنىڭ رەئىسى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قازاقىستاندىكى ۋەكىللىرىنىڭ بىرى گۈلبانۇم باقىيېۋا خانىم مۇنداق دېدى. ئوتتۇز يىلدىن ئوشۇق ۋاقىتلىق تارىخقا ئىگە بۇ تەشكىلات جەمئىيىتىمىزنىڭ ھەر خىل ساھەلىرى بويىچە كۆپلىگەن ئىشلارنى يۈرگۈزۈۋاتىدۇ. ھازىر مەركەز قازاقىستان خەلقى ئاسسامبلېيە تەركىبىدە پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. ئۇنىڭ ئاخىرقى ھېساۋات يىغىنىدا بۇ ھەقتە ئۇنىڭ رەئىسى شاھىمەردان نۇرۇموف تولۇق مەلۇمات بەردى. ھەقىقەتەنمۇ جۇمھۇرىيەتلىك مەدەنىيەت مەركىزى بۇ يىلمۇ ئۆزىنىڭ ئاكتىپلىقىنى نامايىش قىلىپ ھەم ھۆكۈمەت دەرىجىسىدە ئېتىراپ قىلىندى. مەركەز قازاقىستاندىكى باشقىمۇ مىللىي مەركەزلەرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ ئاكتىپ ئىشلەۋاتقان مەركەزلەرنىڭ قاتارىغا كىردى. مەيلى مەدەنىيەت، مەيلى مەتبۇئات، مائارىپ ۋە باشقىمۇ ساھەلەر بولسۇن ئۇ تىلغا ئالارلىق ئىشلارنى ئاتقۇرۇۋاتىدۇ.

رەئىسى قاھارمان غوجەمبەردى، شۇنداقلا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئىجرائىي كومىتېتى رەئىسىنىڭ ئورۇنباسارى ئەركىن ئەخمەتوف ۋە قۇرۇلتاينىڭ قازاقىستاندىكى ياش ۋەكىلى ئىلشات ئىمىنوف مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ باش مۇكاپاتى ساخاۋەت مېدالى بىلەن مۇكاپاتلاندى. بۇنى مەن جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنومەدەنىيەت مەركىزىنىڭ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىغا بىلدۈرگەن چوڭ ھۆرمىتى دەپ بىلىمەن. شۇنى ئوچۇق ئېيتىش كېرەك. مەركەز يېنىدىكى يىگىت باشلىرى، خانىم-قىزلار، ئالىملار ۋە باشقا كېڭەش ئەزالىرىمۇ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قازاقىستاندىكى ۋەكىللىرى يۈرگۈزۈۋاتقان پائالىيەتلەرگە ئاكتىپ ئارىلىشىپ كېلىۋاتىدۇ. ئەدەبىياتشۇناس، فىلولوگىيە پەنلىرىنىڭ كاندىدات دوكتورى ھاكىمجان ھەمرايېۋ ئەپەندى مەزكۇر مەدەنىيەت مەركىزى يېنىدىكى ئالىملار كېڭىشىنىڭ بۇ يىل ئۇيغۇرلار ئىچىدىن چىققان كوممۇنار تالىپوف، ئەنۋەر ھاجىيېف، ساۋۇت موللاۋۇتوف، شەيمەردان شەرىپوفقا ئوخشاش ئالىملارنىڭ، ئىلىيە بەختىيە، لۇتپۇللا مۇتەللىپ، مۇڭلۇق باقىيېف قاتارلىق شائىر يازغۇچىلارنىڭ تەۋەللۇتلىرىغا بېغىشلانغان يىغىنلارنى ئۇيۇشتۇرغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى. جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنومەدەنىيەت مەركىزىنىڭ خەلقىمىزنىڭ ئانا تىلىنى، مائارىپىنى، مەدەنىيىتىنى، ئەدەبىياتىنى، سەنئىتىنى، مەتبۇئاتىنى، ئۇرپ-ئادەتلىرىنى ساقلاش ۋە تەرغىب قىلىشتا خېلى كۆپ ئىشلارنى قىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. بولۇپمۇ مەركەز يېنىدا ئۆتكەن يىلى ماي ئېيىدا تەشكىللەنگەن ئوقۇتۇش ئۇيغۇر تىلىدا يۈرگۈزۈلىدىغان مەكتەپلەرگە ھەمكارلىشىش ئانالىتىكىلىق مەركىزىنىڭ يۈرگۈزگەن ئىشلىرىنى ئالاھىدە تەكىتلىگۈم كېلىدۇ. ھازىر بۇ كۈن تەرتىپىدىن چۈشمەي كېلىۋاتقان مۇھىم مەسىلىلەرنىڭ بىرى بۇ ئانا تىللىق مەكتەپلىرىمىزنى ساقلاپ قېلىشتۇر. ھە بۇ جەھەتتە مەزكۇر مەركەز تەرىپىدىن كۆپلىگەن ئىشلار ئەمەلگە ئاتقۇرۇلدى. بۇ مەركەز جاي-جايلاردىكى بىلىم بۆلۈملىرى، ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەركەزلىرى ۋە ژۇت جامائەتچىلىك ئاكتىپلىرى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتتە ئىشلىدى. يەنە مەكتەپلىرىمىزگە يېتىشمەيۋاتقان ئوقۇش قوراللىرىنى يەتكۈزۈشتە، مۇئەللىملەرنىڭ كەسپىي تەجرىبىسىنى يېتىلدۈرۈشتە، ئوقۇغۇچىلارنىڭ بىلىم ساپاسىنى كۆتۈرۈشتە، ئۇلارنىڭ ئالىي ئوقۇش ئورۇنلىرىغا چۈشۈشىدە كۆپلىگەن ئەمەلىي ئىشلارنى ئاتقۇردى. بۇ يىلى مەزكۇر ئانالىتىكىلىق مەركەز ئانا تىللىق مەكتەپلىرىمىز ئالدىدا تۇرغان جىددىي مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش ئۈچۈن قازاقىستان بىلىم مىنىستىرلىقىغا رەسمىي خەت ئۇيۇشتۇردى. شۇنداقلا ناھىيەلەردىكى مەكتەپلەرگە بېرىپ مۇھىم چارە تەدبىرلەرنى ئۆتكۈزدى. مۇشۇنىڭ بارلىقى ئوچۇقىنى ئېيتىش كېرەككى، مەدەنىيەت مەركەزلىرى رەھبەرلىكى يېقىندىن قوللاپ قۇۋۋەتلىشى بىلەن ئەمەلگە ئاشۇرۇلدى. ئىگىلىشىمىزچە، جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزى قازاقىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ مەملىكەت ئىچىدە ۋە شۇنداقلا خەلقئارادا ئېتىراپ قىلىنغان بىردىنبىر تەشكىلاتى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئۇنى ئەينى ۋاقىتلاردا مەشھۇر تىلشۇناس ئالىم ئاكادېمىك غوجەخمەت سەدۋاقاسوف باشقۇرغان. كېيىنكى يىللاردا ئۇنىڭغا يازغۇچى تۇرغان توختاموف، تىجارەتچى ئەخمەتجان شاردىنوفلار رەھبەرلىك قىلغان. ھازىر مەزكۇر مەركەزنىڭ قازاقىستاننىڭ ئاستانا، چىمكەنت، پاۋلودار، جامبۇل قاتارلىق چوڭ شەھەرلىرىدە شۆبىلىرى ئاكتىپ پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. مەركەزنىڭ چوڭ خىزمەتلىرىنىڭ بىرى قازاقىستان جۇمھۇرىيىتىدە ياشىغۇچى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز ئانا تىلىدىكى مائارىپى ۋە مەدەنىيىتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتۇر. بۇ پروگراممىنى ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى.